अध्याये सप्तदश सप्तदशः वा षोडशः षोडश हाँ। षोडश षोडशः नासतो विद्यते तद् किल हाँ,
हाँ।
तदेव पठामः इदानीं न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तनयो तत्त्वदर्शिभिः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वदर्शिभिः एकवारं पुनः पठामः सर्वे <laughs> जैः ना सतो विद्यते भावो ना सतो विद्यते भावो ना सतो विद्यते भावो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः ना भावो विद्यते सतः ना भावो विद्य विद्यते सतः न विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्तनयोस्तत् त्वदर्शिभिः त्वनयोत्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोत्तत्त्वदर्शिभिः पदच्छेदं कुर्मः न असतः नासतो न असतः न असतः नासतः विद्यते भावः न अभावो न नाभावो इति अस्ति किल न अभावः न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि उभयोरपि उभयोः अपि दृष्टोन्तस्तनयोस् दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः कति पदानि इति पश्य हम्म, उभयोः अपि अनन्तरं दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः इदानीं पदच्छेदं पद् वदामः एकवारं न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सह उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिः इदानीं न इति अव्ययमस्ति असतः इति पुल्लिङ्गषष्टि एकवचनं तकारान्तः असत् इति पदमस्ति तकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टि एकवचनं विद्यते विद् इति धातु आत्मनेपदी धातुः विद्यते इति कारणेन आत्मनेपदी धातुः विद्यते कर्तरिप्रयोगः लट् प्रथमपुरुष एकवचनं विद्यते भाषते कम्पते तत्सर्वम् आत्मनेपदी धातवः ते ते ते इति आगच्छति परस्मैपदी चेत् कथमागच्छति
इति इति गच्छति पठति लिखति इति अस्ति भावः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् अभावः समानम् अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं सतः सत् इति अस्ति यदा असतः आसीत् एवमेव तकारान्त पुल्लिङ्गषष्टि एकवचनम् उभयोः अकारान्तपुल्लिङ्गषष्टि द्विवचनम् उभयोः षष्टिद्विवचनम् अपि अव्ययं दृष्टः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनम् अन्तः सेम् अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं तु अव्ययम् अनयोः इदं शब्दस्य किमस्ति सर्वनाम पुल्लिङ्गषष्टिद्विवचनम् पूर्वमपि उभयोः इति षष्ठी इति एवमेव अनयोः तत्त्वदर्शिभिः शब्दं नकारान्तशब्दमस्ति तत्त्वदर्शिन् इति शब्दः तत्त्वदर्शिन् नकारान्त पुल्लिङ्ग तृतीय बहुवचनं गुणी इति अस्ति मन्त्री मन्त्रिन् इति शब्दः गुणिन् इति शब्दः एवमेव तत्त्वदर्शिन् अधिकारी अधिकारिन् कार्यकर् कार्यकर् किं कार्यकर्त्री അല്ല കാര്യകർത്തൃ കാര്യകർത്തൃ ഇവ ഇത് ഇത് ഗുണി ഗുണിൻ ഇവ भवतु राजन् अपि नकारान्तमेव किञ्चित् भेदः अस्ति राजन् शब्दस्य एतस्य पश्य चिन्ता मास्तु इदानीं वयम् अग्रे अर्थं पश्यामः असतः प्रथमपदमस्ति न असतः इति अस्ति किल असतः असतः इत्युक्ते असत् पदार्थस्य इत्यर्थः असतः असत् पदार्थस्य सत् नास्ति असत् पदार्थस्य असत् पदार्थम् असत् पदार्थम् इत्युक्ते किं सत् इत्युक्ते यद् अस्ति तद् अस्ति यद् असत् नास्ति नास्ति सत् असत् इदानीं पश्यतु असतः असत्पदार्थस्य भावः तद् अस्ति इति भावः असत्पदार्थस्य अस्तिता अस्तिता इत्युक्ते अस्ति इति भावः अतः अस्तिता मम अस्मिता इति वदति चेत् अहम् अस्मि इति भावः मम अस्मिता मम व्यक्तित्वम् अथवा मम अस्मिता किल अस्मिता इति इत्युक्ते अस्मि अहमस्मि इति भावः अन्य एक अस्ति इति भावः तदेव किं वदामः भावः असत्पदार्थस्य भावः न विद्यते नास्ति इति एक पदार्थस्य अस्ति इति भावः नास्ति अवगतम् इत्युक्ते कः अर्थः नास्ति चेत् तद् नास्ति एव असत् पदार्थं सत् नास्ति इति एकपदार्थं भवितुम् अर्हता नास्ति तद् एकपदार्थम् अस्ति चेत् तदस्ति तस्मात् असत् इति पदार्थस्य अस्ति इति भावः न भवति अनन्तरं किं भवति पश्यतु असतः असत्पदार्थस्य भावः अस्तिता न विद्यते न भवति सतः सतः इत्युक्ते सत्पदार्थस्य सत्पदार्थस्य अभावः तद् नास्ति इति भावः एकपदार्थं सत् इति एकपदार्थस्य इत्युक्ते सत् अस्ति चेत् एकपदार्थम् अस्ति चेत् तस्य अभावः न भवति इदानीम् असत्पदार्थस्य किं न भवति भावः सत्पदार्थस्य किं न भवति अभावः भाव अभावः सत् असत् सत्पदार्थस्य अभावः न भवति असत्पदार्थस्य भावः न भवति असत्पदार्थम् अस्ति इति एकभावः न भवति असत् नास्ति इति एकभावः न भवति सत्पदार्थं नास्ति इति एकभावः न भवति असत् पदार्थम् अस्ति इति एकभावः न भवति यद् अस्ति तद् नास्ति इति न भवति यद् नास्ति तद् अस्ति इति न भवति तदेव तत्र एक उत्तमतत्त्वमेव वदति असतः असत्पदार्थस्य भावः अस्तिता न विद्यते न भवति सतः सत्पदार्थस्य अभावः अस्तिता अस्तिताराहित्यम् इत्युक्ते अस्ति इति न इति भावः न विद्यते एतद्वयमपि न भवति अनयोः उभयोः अनयोः इत्युक्ते कस्य अनयोः सद् असतयोः किल अनयोः द्वयोः इत्युक्ते सत् भावस्य असद्भावस्य अनयोः द्वयोः किं भवति इति वदति അനയോः ഉഭയയോः सद् असदोः अपि पदार्थयोः अन्तः अन्तः तद् अस्ति वा नास्ति वा इति एकनिश्चयः अन्तः लास्ट् निर्णयः कः वदति निर्णयः तत्त्वदर्शिभिः तत्त्वं ये दृष्टवन्तः ते तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः तत्त्वदर्शिः तत्त्वदर्शी इत्युक्ते कः आत्मज्ञानी तत्त्वं यः दृष्टवान् सः एव तत्त्वदर्शी इति वदति तत्त्वं यः दृष्टवान् इत्युक्ते तत्र कः अर्थः तत्त्वं यः ज्ञातवान् तत्त्वं यः अनुभूतवान् तत्त्वं तत्त्वं किम् ആത്മജ്ഞാനം തത്വം ഇത്യുക്തെ ആത്മജ്ഞാനം പരമതത്വം ഇത്യുക്തെ തദൈവ പൂർവം ശ്രുതവന്ത തത്വം അസി തത് ത്വം അസി തത് ത്വം അസി കിം തത് തത്വം തത്വം കിം തത്ര ഭഗവാൻ അഥവാ ആത്മാ അഥവാ വയം യത്കിമപ്പി വധാമാ തസ്യ ഭിന്ന ഭിന്ന നാമാനി വയം വധാമ ചൈതന്യം ദേവഹ देवः इत्युक्ते अस्माकं सामान्य अर्थे वयं वदामः किल ईश्वरः अथवा चैतन्यम् आत्मा परब्रह्म एवं भिन्नभिन्ननाम्नि वयं वदामः तस्य किं कर्तुं शक्नुमः तद् द्रष्टुं शक्नुमः द्रष्टुम् इत्युक्ते इन्द्रियनेत्रैः न नेत्राभ्यां न कथं पश्यामः वयं तद् अनुभवः तस्य तत्त्वदर्शी इत्युक्ते तत्त्वस्य अनुभवः यः प्राप्तवान् सः पश्यतु ज्ञा ज्ञातवान् दृष्टवान् अनुभूतवान् सर्वमपि अत्र कः अर्थः समान अर्थः एव अहं किमपि सामान्य उदाहरणार्थम् एकैकपदं वयम् अवगच्छामः अहं अहं लड्डूकं ज्ञातवान् इति वदति चेत् कः अर्थः അഹം ലഡുകം രുചിയും
അനുഭൂതവാൻ തദ്ദേഹം കില ലഡുകസ്യ രുചിയും അനുഭൂതവാൻ ലഡുകം ദൃഷ്ടവാൻ ഇതി അത്ര തത്വം ദൃഷ്ടവാൻ ഇത്യുക്തി കഹ തത്വം ദൃഷ്ടവാൻ അനുഭൂതവാൻ ജ്ഞാതവാൻ അപ്പൊ കുത്രചിത് ജ്ഞാതവാൻ ഇതി വദതി ചേത് തസ്യ അർത്ഥ എക്സ്പീരിയൻസ് അസ്തിത്യർത്ഥ അനുഭവ അസ്തിത്യർത്ഥ വയം ഇതാനും സാമാന്യതയാ ज्ञातवान् इत्युक्ते किं वयं चिन्तयामः पठितवान् इति अर्थे वयं स्वीकुर्मः किल ऐ नो इति वदति चेत् कः अर्थः हा पुस्तकज्ञानमस्ति अहं श्रुतवान् इत्येव अर्थः अस्ति तत्र अहं तद् श्रुतवान् अथवा मम बैहार्ट् अस्ति बैहार्ट् पठनं वा श्रवणं वा पठनं वा न ज्ञानं तत्त्वदर्शिभिः ब्रह्मणः विषये ब्रह्मणः विषये इत्युक्ते परब्रह्मविषये तत्त्वदर्शिभिः दृष्टः इति अत्र श्लोकः अस्ति किं दृष्टः तैः ज्ञानं ज्ञानस्य दर्शनम् अभवत् दर्शनम् इति वदामः चेत् किञ्चित् अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः ज्ञानदर्शनम् अभवत् इति वदति चेत् कः अर्थः अनुभवः अभवत् कस्य अनुभवः अभवत् ब्रह्मणः तत्र ते किम् अनुभूतवन्तः तदेव अत्र वदति किल नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः तत्त्वदर्शिः तत्त्वदर्शिभिः किं ज्ञातम् अस्माभिः तद् ज्ञातं वा न वा वयं ज्ञातवन्तः वा न वा न स्पष्टमेव किल वयं न ज्ञातवन्तः कष्टमेव विना वयं वदामः वयं न ज्ञातवन्तः वयं न अनुभूतवन्तः किन्तु वयं न जानीमः तादृशकार्याणि वयं किं कुर्मः यः जानाति तस्य समीपं पृच्छामः तस्य समीपं गत्वा पृच्छामः अहं चिकित्सां न जानामि अहम् आरोग्यशास्त्रं न जानामि मम रोगः आगच्छति चेत् अहं किं करोमि वैद्यस्य समीपं गच्छामि वैद्यसमीपं गच्छामि किमर्थं वैद्यसमीपं गच्छामि वैद्यस्य रोगविषये ज्ञानमस्ति सः रोगम् अनुभूतवान् वा न तत्रत्य ज्ञानम् अत्रत्य ज्ञानमपि भेदः अस्ति तदर्थमेव अहं तदुदाहरणम् उक्तवान् वैद्यः रोगविषये तस्य नालेज् अस्ति किल भवतः कः रोगः कथं सः ज्ञातवान् तद् पठनेन पठने कथं तदा कथम् आगतम् एक्स्पीरियन्स् अपि किल तस्य सः अन्येषां बहूनां कृते रोगं दृष्टवान् स्वस्य अनुभवः न तत्र एक्स्पीरियन्स् इत्यस्य अर्थः अवगतः अन्य अन्यत्र सर्वत्र दृष्ट्वा सः अवगतवान् किञ्चित् भेदः अस्ति ब्रह्मज्ञाने एतादृशज्ञाने एकदृष्टि किञ्चित् इति वक्तुं शक्नुमः एकदृष्टि बृहत् इति वक्तुं शक्नुमः अस्माकं ज्ञानम् इति पदस्य अर्थमेव वयं ज्ञातुं न शक्नुमः अस्माकं ज्ञानं सर्वं भिन्नमस्ति खलु इदानीं पश्यतु अहम् उक्तवान् पुस्तकं पठित्वा जानामि अथवा मम रोगः अस्ति चेत् वैद्यस्य समीपं गत्वा अहं चिकित्सां करोमि तत्र वैद्यः जानाति वैद्यः कथं जानाति वैद्यस्य कि अनुभवः इति वदामः वयं कीदृश अनुभवः एक्स्पीरियन्स् तत्र किल तत्र परिचयः अनुभवः न केवलं परिचयः तस्य एवं भिन्नभिन्नरीत्या अस्माकं किञ्चित् किञ्चित् ज्ञानं भवति यस्य परिचयः अस्ति सः अस्माकं साहाय्यं कर्तुं शक्नोति खलु तादृशजनाः साहाय्यं कर्तुं शक्नोति ततोपि अधिकसाहाय्यं कर्तुं शक्नुमः यस्य अनुभवः अस्ति सः कानिचन कार्याणि यस्य अनुभवः तस्मादेव वयम् आत्मनः विषये यदा अस्माकं संशयः भवति वयं ऋषीणां वाक्यं शृणुमः किल ऋषयः ते अनुभूतवन्तः तदेव अत्र वदति तत्त्वदर्शि जनाः ये तत्त्वम् अनुभूतवन्तः ते वदन्ति ते किं वदन्ति न सतो न असतो भावः विद्यते भावः न असतो विद्यते भावः असतः भावः नास्ति नास्ति इति एकवस्तु पुनः भवितुं न शक्नोति अनन्तरं सतः सतः इत्युक्ते यद् अस्ति तस्य अभावः न विद्यते एक एक एकां पङ्क्तिं वयं सम्यक् मनसि स्मरामि चेत् वयं तस्य विषये अधिकम् अधिकं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः का का पङ्क्ति न सतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः तावदेव तत्त्वं तदेव तत्त्वम् एतद् तत्त्वम् इति अहं कथं वदामि एकम् एकं तत्त्वं मीन्स् നോളേജ് ജ്ഞാനം ഏതദ്ദേഹം തത്വമസ്തി ഏതദ്ദേഹ നോളേജ് അസ്തി ഇത് കഥം അഹം വദാമി കഥം അഹം വക്തും ശക്നോമി തത്വദർശിന വാക്യം ഏ തത്വം ജാനന്തി തേഷാം വാക്യം ഞാനീ പശത് ഏക കാര്യം ന ജാനാതി ചെയ്ത് ഞാതും ഭിന്ന ഭിന്ന പ്രമാണാനി സന്ധി തസ്യ നാമ കിം വദതി പ്രമാണ പ്രഥമ പ്രമാണമസ്തി किं प्रत्यक्षप्रमाणं प्रत्यक्षप्रमाणम् इत्युक्ते कः अर्थः वयं पश्यामः अतः वयम् अस्माकं पञ्च इन्द्रियद्वारा वयम् अनुभवामः इन्द्रियसन्निकर्षज्ञानं प्रत्यक्षम् इति तस्य व्याख्यानमस्ति इन्द्रियद्वारा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः बहूनि कार्याणि इदानीम् उत्तमं चित्रम् इति अहं कथं पश्यामि नेत्र इन्द्रियद्वारा सुन्दरं सङ्गीतम् इति अहं कथं वदामि श्रोत्रेन्द्रियद्वारा उत्तमसुगन्धः कथं वदामि नासिकाद्वारा रुचिः सम्यक् अस्ति कथं वदामि जिह्वा बहु शैत्यमस्ति अध उष्णमस्ति कथं वदामि तुक् पञ्च इन्द्रियाणां द्वारा वयं बहूनि कार्याणि अवगच्छामः एतत् सर्वं प्रत्यक्षम् किन्तु लोके केवलं प्रत्यक्षमेव न अन्येपि बहूनि कार्याणि सन्ति कथमवगन्तुं शक्यते अनुमानम् इति वदति तस्य द्वितीयम् अनुमानम् इत्युक्ते किं चिन्तय पूर्वतन एक्स्पीरियन्स् इदानीम् अहम् अत्र स्थित्वा शास्त्रे तस्य उदाहरणमस्ति पर्वते धूमः दृश्यते अहम् अग्निं न दृष्टवान् किन्तु अहं वदामि तत्र अग्निः अस्ति कथमहं ज्ञातवान् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति मम पूर्वानुभवः कुत्र अहं दृष्टवान् पाकशालायां गृहे कुत्रापि अहं दृष्टवान् यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र अग्निः अस्ति एव तद् धूमः न भवति इति अनुभूतवान् तस्मात् अनुमानम् इति अन्यप्रमाणम् एवं बहूनि कार्याणि वयं चिन्तयामः किल अनुमानेन चिन्तयामः एवं तदस्ति एवम् एतदस्ति इति अनुमानम् अनन्तरम् अन्य एकप्रमाणमस्ति भिन्नभिन्नप्रमाणाः सन्ति आप्तवचनं ऋषिवाक्यं ऋषिवाक्यमपि प्रमाणमेव अनुभवस्थाः ये वदन्ति तदेकप्रमाणं किल पश्यतु मम पिता कः इति अहं कथं विश्वासं करोमि मम माता वदति किल मम माता वदति इति कारणेनैव एषः भवतः पिता इति अहम् अवगतवान् एवम् अस्माकम् अत्यन्त तस्मिन् विषये सम्यक् ज्ञानमस्ति इति वयं कस्य उपरि आदरं कुर्मः तदेव आप्तवचनम् इति वदति आप्त इत्युक्ते ऋषि ऋषिवचनं तदपि एकं प्रमाणमस्ति तादृशमस्ति अत्र पश्यतु तत्त्वदर्शी इत्युक्ते ऋषि तत्त्वदर्शिभिः ऋषिभिः आचार्यैः अस्ति किं न असतः भावः न असतः भावः विद्यते न सतः भावः सतः अभावः विद्यते तावदेव एतत् किम् इदानीं पठितवान् किम् अस्माकं किं प्रयोजनं <laughs> अहं पठितवान् सतः भावः न विद्यते <laughs> सतः भावः ततः अभावः न विद्यते किमर्थं पठितवन्तः एनर्जि तद् तस्य सत्यम् इदानीम् आधुनिकमपि आधुनिकशास्त्रम् अपि आधुनिकविज्ञानमपि एतत् अङ्गीकरोति एनर्जि क्रियेट् कर्तुं न शक्यते नूतनं किल विद्यमान एनर्जि नाशं कर्तुमपि न शक्यते एनर्जि अत्र अस्ति एव तदेव अत्रापि वदति एनर्जि इति वयं नूतननाम दत्तवन्तः किल सत्यमस्ति पश्यतु भिन्नभिन्नभावः स्वीकरोति चेदपि तद् वस्तु एकमेव किल इदानीम् अहम् उक्तवान् पूर्वं प्रकाशरूपं स्वीकरोति उष्णरूपं स्वीकरोति अथवा शैत्यरूपं स्वीकरोति विपरीतं रूपं भवति किन्तु तस्य पृष्ठतः किं विद्युत् विद्युत् नास्ति चेत् प्रकाशः न भवति किन्तु विद्युत् समीपे यदा बल्ब् वयं स्थापयामः प्रकाशः भवति किल तत्र हीटर् मध्ये तद् योजयामः उष्णं भवति ए सि मध्ये योजयामः शीतं भवति फ्रिड्ज् मध्ये दद्मः शीतं करोति एवं यत् भिन्नभिन्नकार्याणि करोति विश्वासमेव कर्तुं न शक्नुमः किन्तु एनर्जी तु तत्र किमस्ति अस्ति करण्ट् अस्ति किल विद्युत् अस्ति विद्युत् तु समानमेव एवमेव मम रूपेण अस्ति तस्य रूपेण अस्ति कदाचित् सन्तोषं करोति कदाचित् दुःखं करोति एते सर्वे मनुष्याः भिन्नभिन्नरीत्या वयं पश्यामः ते सर्वे जन्तवः सर्वे पशवः किन्तु तेषां सर्वेषाम् अन्तःकरणे किमस्ति आत्मा इति अस्ति एतत् किमर्थं वयम् इदानीं पठामः इत्युक्ते एतत् तत्त्वम् अस्माभिः पुनः पुनः चिन्तनीयम् अन्तरङ्गे तत् स्थापयित्वा अस्माभिः विचारः करणीयः न असतः भावः विद्यते इति तत्त्वम् इति भगवद्गीतायाम् अस्ति तत्त्वम् इत्युक्ते कः अर्थः ज्ञानं तदेकज्ञानमस्ति न असतः भावः विद्यते इति भवान् यदा अवगच्छति भवतः तद् ज्ञानं यदा भवति भवतः दुःखं पुनः न भविष्यति अवगतम् लाभः कः इति एकः प्रश्नः अस्ति न किमर्थं पठामि असतः भावः नास्ति इति अहं कुत्र दृष्टवान् भगवद्गीतायां दृष्टवान् भगवद्गीतायां कः उक्तवान् अत्र कः वदति कृष्णः वदति किन्तु सः कस्य नाम्नि वदति ऋषयः ऋषयः तत्त्वदर्शिनः एवम् उक्तवन्तः तदस्माकं कृते किम् एकं बलं तदेकप्रमाणमस्ति तत् प्रमाणमस्ति असतः अविद्यमानमेकवस्तु न भविष्यति विद्यमानमेकवस्तु नास्ति इति एकभावः अपि नास्ति पदानि बहु विचिन्त्य प्रयोगं कृतवान् भावः अभावः अस्ति नास्ति इति न उक्तवान् किल भावः अभावः कस्य असतः सतः असतः भावः न भवति सतः अभावः न भवति यत् नास्ति तद् अस्ति इति भावः न भवति अस्ति इति न भवति यद् अस्ति तद् नास्ति इति न भवति एतद् शरीरम् अस्माभिः चिन्तनीयम् एतत् शरीरं सर्वदा भवति वा एवं चेत् एतत् एक सत् वस्तु नास्ति खलु സർവദാ യത് നാസ്തി തത് मध्ये एवं दृश्यते मध्ये एवं गच्छति तत् अस्ति इति न तस्मादेव शङ्कराचार्यभगवत्पादैः उक्तं किं ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या नास्ति इति न जगत् मिथ्या तस्य एक अहम् एतत् शरीरम् अस्ति इति विश्वासं करोमि चेत् मम भ्रमः इत्येव अर्थः अस्ति अवगतं मम भ्रमः इत्येव अर्थः अस्ति शरीरम् अस्ति इति चिन्तयामि चेत् मम भ्रमः भवति तदानीं तद् यथार्थज्ञानं न भवति एतादृशचिन्तनं करणीयम् उपविश्य एतत् तदर्थमेव एवं पठामः इदानीं पश्यतु एकं तत्त्वमस्ति तत्त्वं वयं श्रुतवन्तः तस्य नाम केवलं श्रवणं सत्त्वं वयं श्रुतवन्तः तत्र अधिकं मया विश्वासः करणीयः मम विश्वासः भवेत् प्रमाणं किं तत्र तत्त्वदर्शिभिः ऋषिभिः एतदुक्तं ऋषयः कदापि असत्यं न वदति कारणं वयं जानीमः अस्माकं पूर्वानुभवः वेदाः उपनिषदः तत्सर्वं सत्यमेव अस्ति तादृशकार्यमेव अत्र भगवद्गीतायामपि वदति भगवान् अपि वदति एतत् ऋषिभिः उक्तमस्ति ऋषिभिः उक्तम् इत्युक्ते एतत् सत्यमस्ति तेषां वेदे अस्ति इति वदति चेत् तस्य कः अर्थः एतत् मन् एषः विचारः वैदिकविचारः वेदविचारः इति वदति चेत् सत्यमस्ति इति अर्थः तत्र पुनः श्रुति स्मृति इति द्वयमस्ति श्रुति इत्युक्ते कः अर्थः वेदाः स्मृति इत्युक्ते कः अर्थः काले काले कालानुसृतं तत्र परिवर्तनं करोति इदानीं मनुस्मृति इति वयं स्मृतवन्तः श्रुतवन्तः याज्ञवल्क्यस्मृति बह्व्यः स्मृतयः सन्ति श्रुति किन्तु एकमेव अस्ति श्रुति कदापि तत्र भेदः न आगच्छति श्रुति किं वेदः श्रुति इत्युक्ते वेदः किन्तु श्रुतिमन्त्राणां कालानुसृतम् अर्थस्य व्याख्यानं करोति पण्डिता तदेव किमस्ति स्मृति इति सत्ययुगे यद् स्मृतिमध्ये आसीत् तद् इदानीं स्मृतिमध्ये भवितव्यं नास्ति इदानीं पश्यतु भारते उदाहरणार्थम् अम्बेद्कर् स्मृतिः अस्ति इदानीं किल अस्माकं शासनस्य एका स्मृतिः तद् किन्तु तद् शतं वर्षानन्तरं तत् चलति वा न शतं वर्षानन्तरं स्मृतिः न चलति तत्र परिवर्तनम् आनेतव्यमेव काले काले परिवर्तनम् आनेतव्यं तत्र कालानुसृतमस्ति स्मृति किन्तु श्रुति तादृशं नास्ति परमसत्यं यदस्ति तत् सर्वदा सत्यमेव उदाहरणं यत्किमपि स्वीकरोतु यस्य कस्यापि जलस्य स्वभावः कः शैत्यं वा उष्णं वा शैत्यं किल जलस्य स्वभावः शैत्यं किन्तु जलमहं हण्ड्रेड् डिग्रि क्वथनं कृत्वा हस्तं स्थापयित्वा अहम् उष्णमेव अनुभवामि इति वद अनुभवः भिन्नः अनुभवः भवतः अज्ञाने अस्ति तत्र सत्यं कारणं किम् भवान् यथार्थ यत् जलम् एव अस्ति जलमित्युक्ते किम् जलतन्मात्रा एव तत्र भवेत् तत्र उष्णतन्मात्रां वयं योजितवन्तः औष्ण्यं कृतवन्तः तस्य अवगच्छति वा तस्य स्वाभाविकगुणः कः शीतमस्ति तत् शैत्यमस्ति तत्र उष्णमिति आरोपितं मध्ये आं वा न वा संशयः अस्ति वा तद् किञ्चित् संशयः अस्ति चेत् किञ्चित् समयं वृथा स्थापयतु तत् पुनः किं भवति शैत्यं भवति अग्निः अग्नि तस्य स्वभावः कः उष्णं स्पर्शं करोति चेत् अवगच्छति उष्णमेव इति किन्तु कुत्रचित् वयम् अग्नेः उपरि एक ग्लास् स्थापयतु भवान् उष्णं न भवति इति एक ग्लास् स्थापयतु वयं पश्यामः अग्निः एव अस्ति तत्र किन्तु स्पर्शं करोति उष्णं भवति वा न भिन्नभिन्नरुचिः इदानीं तत्र गत्वा स्पर्शं करोति उष्णं न भवति किल किन्तु तस्य स्वभावः कः अस्ति उष्णस्वभावः एवं भिन्नभिन्नवस्तुनः तस्य एकः स्वभावः भवति तत् कदाचित् न भाति तदा एव वदति शरीरम् अस्ति इति भाति किल अहम् एतस्य शरीर एतेन शरीरेण एव अहं किं किम् अनुभवामि वेदनाम् अनुभवामि सुखम् अनुभवामि दुःखम् अनुभवामि उष्णम् अनुभवामि शीतम् अनुभवामि एतत् सर्वं पूर्वम् उक्तं किन्तु तत्सर्वम् अस्ति वा नास्ति वा वस्तुतया तत्सर्वं सत्यं नास्ति तत्र आरोपितमस्ति तत्र आरोपितमस्ति इत्युक्ते कारणं किं तस्य कारणानि अपि तेन उक्तं सुखम् अस्ति चेत् सुखं किं भवति स्थिरं भवेत् सुखं स्थिरमस्ति वा इदानीम् आगतम् अनन्तरं गतम् तस्मात् तद् आगमापायिनः अस्ति पूर्वश्लोके उक्तं किल तद् स्थिरं नास्ति इति कारणेन तद् एकवस्तु भवितुं न शक्नोति सत् वस्तु चेत् असत् न भवति तस्य सुखं दुःखं किम् पदं सर्वं भवति सम्यक् असत्येव असद्भावः एव किन्तु कथं वयम् अनुभवामः मम इदानीम् एतस्य श्लोकस्य पठनेन मम उपयोगः कः परन्तु लोके सर्वम् असत्यं तदेव वदति किल सर्वम् असत्यम् इत्येव उक्तं किल यद् सत्यमस्ति तद् वयं न अनुभूतवन्तः यद् सप् सत्यमस्ति तस्य ज्ञानस्य ज्ञानेन कः लाभः यद् सत्यम् अस्ति यद् अस्तित्वं यदस्ति तद् जानाति चेत् कः लाभः तद् अवगच्छति चेत् तस्य अनुभवः भवति चेत् असत् इति वस्तु एव न भवति अवगतं तदा दुःखं न भवति सुखं न भवति शीतं न भवति उष्णं न भवति लाभः न भवति नष्टं न भवति द्वन्द्वमेव नास्ति तत्र अन्धकारः नास्ति प्रकाशः नास्ति इदानीं वयं विश्वासं कर्तुमेव न शक्नुमः तस्मादेव एकैकरीत्या तस्य अवगमनं कारयितुं किञ्चित् किञ्चित् प्रयत्नं करोति एतस्य अवगमनं कथं करणीयम् अभ्यासः प्रथमकार्यमस्ति किं श्रवणम् इदानीं वयं गीतां शृणुमः प्रथमकार्यम् अहं श्रुतवान् मया प्राक्टीस् करणीयं चेत् मम विश्वासः आवश्यकः तत्र पद्मकुमारः वदति कारणेन विश्वासः न भवति तस्मात् कः उक्तवान् ऋषीणां वाक्यम् इति उक्तवान् इत्युक्ते तत्र परमसत्यम् इति भारतीयानां सङ्कल्पः अस्ति ऋषयः कदापि असत्यं न वदति न उक्तवन्तः ते कदापि तैः वक्तव्यं कार्यं नास्ति कारणं ते ब्रह्मज्ञानं प्राप्तवन्तः तेषां सुखं दुःखम् एतादृशप्रक्रिया तेषां न भवति ते स्थितप्रज्ञाः भवन्ति सर्वदा तत्र विश्वासं कृत्वा अस्माभिः किं करणीयं प्रथमं श्रुतवान् अहम् अनन्तरं मया किं करणीयं पठनं करणीयं मननं करणीयं मया पुनः पुनः मया चिन्तनीयं न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः कः अर्थः एतस्य एकैक उदाहरणानि स्वीकृत्य चिन्तनीयानि एतद् वस्तु अस्ति इदानीं दूरवाणी अस्ति दूरवाणी इति एकवस्तु अस्ति नास्ति इति वदति कथम् एतत्
परिवर्तनम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् एतत् त्रिकाले अस्ति वा त्रिकालः इत्युक्ते भूत भविष्यत् वर्तमान न केवलम् इदानीमेव अस्ति केवलम् इदानीमेव अस्ति एकवस्तु अस्ति चेत् स्थिरं भवितव्यं किल त्रीणि वर्षाणि त्रीणि वर्षाणि न एकवस्तु अस्ति चेत् कदा भवितव्यं सर्वदा भवितव्यं तद् भूतं मध्ये अपि अस्ति अत्रापि भवति भविष्यति अपि भवति एतस्य नाशः भवति कः लाभः एतस्य एतद् नष्टम् अभवत् इति चिन्तयतु बहु दुःखं वयं कुर्मः खलु चिन्तयतु भवान् दुःखं करोतु दुःखं न करोतु तस्य नष्टं तु भवत्येव अभवत् इदानीम् अथवा तस्य नष्टम् अवगच्छति वा तद् नष्टं भवति एव अद्य न भवति किन्तु श्वः भवति तत् नष्टं तादृश एककार्ये भवान् किमर्थं दुःखं करोति अवगतम् तादृश एका स्थिरता आगच्छति बेङ्क् मध्ये अस्माकं बहु धनमासीत् एकस्मिन् दिने ठां सर्वं गतं हो गत्वा आत्महत्यां करोमि किं प्रयोजनम् अवगतं वा जनाः कुर्वन्ति किल जनानां बेलेन्सिङ्ग् नास्ति सः तस्य स्व हत्यां हत्या इत्युक्ते मरणं स्वयं सः मरणं स्वीकरोति इति कारणेन तद् धनम् आगच्छति वा न आगच्छति नष्टं तु नष्टमेव तस्य तस्य कः लाभः अभवत् तेन स्वयं सः मरणं स्वीकृतवान् इति चिन्तयतु कः लाभः तेन भवति कोऽपि लाभः न भवति ईश्वर अनुग्रहेण बहुजन्म आर्जितपुण्यबलेन प्राप्तमनुष्यशरीरं नष्टं करोति सः अनन्तरं सः तदेव चिन्तया मृतवान् का चिन्ता धननष्टं धननष्टं तादृशजन्म प्राप्नोति पुनः समग्रनष्टे पुनः तस्य एवमेव गच्छति अग्रे अग्रे तादृशसन्दर्भेषु अस्माभिः किं करणीयं तदर्थमेव एतत् सर्वं पठामः किं करणीयम् अस्माभिः बेलेन्स् करणीयं यद् गन्तव्यं तद् गतं मम हस्ते तद् धनम् आगतं मम किमपि वैभवेन आगतं वा तद् चिन्तयतु कस्य कस्य नाम्नि कति कति कोटि कोटि डालर् बेङ्क् मध्ये अस्ति तस्य वैभवकारणेन वा किमपि नास्ति तादृशं किल ट्रम्प् महोदयस्य कति कोटि डालर् स्यात् सः बहु बुद्धिमान् वा बहु सुन्दरः वा स्थानम् अथवा धनम् एतत् सर्वं कथम् आगच्छति वयं न जानीमः किल आगतं तावदेव तस्मिन् विषये चिन्तनीयम् एतत् कति वर्षाणि भवति इतोपि इदानीं पञ्चवर्षपूर्वं मम न आसीत् पञ्चवर्ष अनन्तरमपि न मम न भवति तद्विषये अहं किमर्थं दुःखम् अनुभूय एतत् जन्म अहं नाशं करोमि अवगतं तादृश किञ्चित् किञ्चित् एकं लघु प्राक्टिकल् उक्तवान् एतादृश बहूनि कार्याणि विचिन्त्य एकस्थिरतां प्राप्नोति सः एव कः भवति स्थितप्रज्ञः भवति तस्य अनावश्यक स्थाने दुःखमपि न भवति सन्तोषः अपि न भवति दुःखमपि न भवति सुखमपि न भवति किन्तु सः नित्यशान्तः भवति तदेव शान्तिः शान्तिः इत्युक्ते सुखं न नित्यशान्तिः भवति तस्य एकवारं सम्यक् शान्ति अनुभवः भवति ज्ञानेन एव भवति अन्य केनापि कारणेन तत् न भवति धनेन न भवति अन्यत् किमपि कारणेन न भवति पठनेन न भवति यदा ज्ञानं भवति तस्मिन् समये अस्माकं शान्तिः भवति एकवारं शान्तिः भवति अनन्तरं न गच्छति एकवारं जानाति चेत् ज्ञातं तस्मादेव उपनिषत् मध्ये प्रश्नः अपि अस्ति खलु यस्य ज्ञानेन सर्वविधज्ञानं भवति तादृशज्ञानं किं तद् भवान् जानाति वा इति पिता पुत्रं पृष्टवान् तत् ज्ञातवान् माता तद् किम् अन्ये बहूनि कार्याणि ज्ञातवान् अन्य बहु धनसम्पादनं करणीयं धननष्टं करणीयम् अथवा भिन्नभिन्नकार्याणि जानामि किन्तु एतत् किम् इति न ज्ञातवान् तादृशज्ञानमेव अत्र वदति तस्य एव अन्वेषणं वदति पश्यतु नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोत्तत्त्वदर्शिभिः അഗ്രിമശ്ലോകം പശ്യാമോ അവിനാശിതു തദ്വിദ്ധി വദന്തു അവിനാശിതു തദ്വിദ്ധി തദ്വിദ്ധി സർവം േന സർവമിതം തതം യേന സർവമിതം തതം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ न कश्चित् न कश्चित् कर्तुमर्हति

തത് വിദ്ധി തത് വിദ്ധി തദ്വിദ്ധി സന്ധി തത് വിദ്ധി തദ്വിദ്ധി येन सर्वम् इदं सर्वम् इदं सर्वमिदं ततम् अनन्तरं विनाशमव्ययस्य अस्य कथं भवति विनाशम् अव्ययस्य अस्य विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुम् अर्हति उत्तमम् अविनाशी पूर्वम् अपि दृष्टवन्तः नकारान्तमेव अविनाशिन् शब्दः अविनाशी अविनाशिन् नकारान्त नपुंसकलिङ्गप्रथम एकवचनं तु अव्ययं तत् द्वितीय एकवचनं कस्य द्वितीय एकवचनं तत् सर्वनामशब्दं नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनं कथमागच्छति तत्ते तानि तत्ते तानि तत् ते तानि तत्ते तानि अनन्तरं विद्धि विद् धातु परस्मैपति लोट् मध्यमपुरुष एकवचनं त्वम् इति अस्ति तस्मात् मध्यमपुरुष अनन्तरं येन यद् अनन्तरं तृतीय एकवचनं यः इति अस्ति यत् येन सर्वं सर्वम् अकारान्त सर्वनामशब्द सर्वः इति शब्दं नपुंसकलिङ्ग प्रथम एकवचनं सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वं सर्वे सर्वाणि इति अस्ति इदं तदपि सर्वनामशब्दः एव प्रथम एकवचनं पुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं ततं नपुंसकलिङ्गप्रथम एकवचनं विनाशं द्वितीय एकवचनं विनाशः विनाशम् अव्ययस्य का विभक्ति वदतु षष्टिविभक्ति एकवचनम् अस्य अस्य षष्ठीभक्ति एकवचनम् इदम् इत्यस्य अस्य न अव्ययं कश्चित् अव्ययं कर्तुं कर्तुं गन्तुं पठितुं लेखितुं तुमुन्नन्तम् अव्ययमेव तुमुन्नन्तम् अर्हति अर्ह इति धातु परस्मैपदिकर्तरि लेट् प्रथमपुरुष एकवचनं गच्छति पठति लिखति एवम् अर्हति इदानीं पश्यतु तद् तु तद् किम् तत् तत्त्वं तत् मीन्स् तत्त्वं तत् तु तत्त्वं कीदृशमस्ति अविनाशी विनाशरहितमस्ति तत्त्वं यदस्ति आत्मा इति यत् वदति तदेव तत्त्वं तत् त्वम् असि इति वयं वदामः किल तत् तत्त्वं किमस्ति तस्य नाशः नास्ति तत्त्वस्य नाशः नास्ति विनाशरहितं विद्धि विद्धि न च एवम् अवगच्छतु एवं जानातु एवं जानीहि एवं भवान् अवगच्छतु येन इदं सर्वम् एतत् सर्वमपि इदं नो च इदम् इत्युक्ते अत्र यद्यदस्ति अस्ति इदं सर्वमपि जगत् कथमभवत् व्याप्तं ततम् इत्युक्ते का अर्थः व्याप्तं सर्वत्र अस्ति तदेव वदामः किल वयं विश्वं विष्णुवषट्कारः इत्युक्ते किं विश्वम् इत्युक्ते कः अर्थः व्याप्नोति इति कारणेन विष्णुः विष्णु आत्मा इति वयं किमर्थं वदामः सर्वत्र अस्ति विष्णुः कुत्र कुत्र अस्ति विष्णुः हा प्रह्लादः उक्तवान् किल सर्वत्र अस्ति स्तम्भे अस्ति वा अस्ति भवतः शरीरे अस्ति वा अस्ति खड्गे अस्ति वा अस्ति भागवतं तदेव पाठयति भागवते यदस्ति तदेव वेदे पाठयति किं भिन्नरीत्या भागवते तत् कथारूपेण वदति सर्वत्र भगवान् अस्ति सर्वत्र आत्मा अस्ति सर्वत्र चैतन्यम् अस्ति तदेव वदति अत्र अविनाशी यत् अस्ति तद् सर्वत्र व्याप्तमस्ति इदं सर्वं तद् सर्वमपि जगत् तद् व्याप्तमस्ति अस्य अव्ययस्य अस्य इत्युक्ते एतस्य समीपे अस्ति एतस्य अव्ययस्य अव्ययस्य इत्युक्ते नाशरहितस्य अव्ययम् इत्युक्ते नाशः व्ययः नास्ति अव्ययः व्ययः इत्युक्ते नष्टं भवति धनव्ययः इति भवति कदा धनव्ययः इति वद वदामः अस्माकं धनं नष्टं भवति तदा धनव्ययः इति भवति व्ययम् इत्युक्ते नष्टं भवति अत्र अव्ययः इत्युक्ते एतस्य नष्टः नास्ति अस्य नष्टः नास्ति इति किमर्थम् उक्तवान् समीपे अस्ति तद् कुत्र समीपे अस्ति बहु समीपे तदेव बहु समीपे इति कुत्र <laughs> अन्तरङ्गे पश्यतु बहु समीपे अस्ति अस्य इति तदर्थमेव उक्तवान् नो चेत् तस्य इति वदति स्म तत्त्वं यदा सर्वदा वदति तत् तत्त्वम् इति एव वदति किल अस्य तस्य कोऽपि भेदः नास्ति इति वक्तुं गच्छति पश्यामि इदानीं किं वदति एतस्य तत्त्वस्य विनाशं कर्तुम् इत्युक्ते नाशं कर्तुं कश्चित् कोऽपि न अर्हति न शक्नोति इदानीं पूर्वं तत्त्वम् उक्तं तस्य तत्त्वस्य विशदीकरणं करोति तत् तत्त्वं कुत्र अस्ति तत् तत्त्वं कीदृशम् अस्ति अविनाशी तद् अविनाशी अस्ति अविनाशी इत्युक्ते विनाशः नास्ति तस्य नाशः नास्ति अनन्तरं वदति अस्य अस्य इत्युक्ते तत्त्वस्य किं न भवति नाशं नास्ति स्वयमेव नाशः न भवति केनापि नाशं कर्तुमपि न शक्नोति तस्य नाशं कर्तुं न शक्नोति तत् किम् अत्र किमपि शास्त्रे भिन्नभिन्न उदाहरणानि ददाति अवगमनार्थं तत् चिन्तनं करणीयम् अस्माभिः भिन्नभिन्न उदाहरणानाम् इदानीं पश्यतु मम शरीरमस्ति मम मरणे यदा अहं मृतवान् इति वदामि अत्र किमपि गतम् इतः गतं गतं किल तथा एव वयं वद अनन्तरं चलनं विना एवं शरीरं भवति हस्तः गतः वा न पादः गतः वा नासिका गतः वा किमपि न गतं सम्यक् एव दृश्यते किन्तु गतः किल किमपि कः गतः अहा अहम् अहं गतवान् तत्र पुनः अहं न नास्ति मरणानन्तरमपि अहमस्ति वा न यदा मरणं भवति तदानीम् अहं यदस्ति तत्र अहम् इति तत्र किं बहु सरलमस्ति तदवगमनार्थम् अहम् इति किम् अवगन्तुम् एतद् उदाहरणं चिन्तयतु किल शरीरं मृतवान् जनाः वदन्ति कः गोपालः मृतवान् गोविन्दः मृतवान् इति वदति गोविन्दस्य जीवः मरणं प्राप्तम् इति कोऽपि वदति वा न जीवः गतः इति वदामः किल जीवः तत्र नास्ति जीवगमनेन गोविन्दस्य किम् अभवत् मरणमभवत् जीवगमनेन जीवः ततः अन्यत्र गतम् इति कारणेन गोविन्दः अथवा गोपालः अथवा पद्मकुमारः कोऽपि नाम भवतु सः गतवान् इति वयं वदामः गोपालः इति नाम कुत्रापि गतवान् वा अवगच्छति वा न सः गोपालः इति नाम तत्रैव अस्ति तस्य शरीरं कुत्रापि गतं वा न अन्यत् किं गतं जीवः तदेव किम् आत्मा तदेव आत्मा इति अस्ति तत्र अस्माकम् अवगमनार्थम् आत्मा गतं चेत् एतत् शरीरम् अनन्तरं अनन्तरं न एतस्य प्रयोजनं नास्ति इदानीं पश्यतु विद्युत् गच्छति चेत् तत्र किं भवति विद्युत् तत्र न आगच्छति चेत् तस्य प्रकाशः गच्छति गतः तत् ज्ञानं गतं जीवः गतं गतः जीवः गतः इति पुनः पुनः पुनः अस्माभिः किं करणीयं विचारः താദൃശം അഹം മമ വിഷയെ അന്യ ഉദാഹരണം സ്വീകരോതു പാത്രം ഭിന്ന ഭിന്ന ടൈപ്പ് പാത്രാണി സന്ധി മൃത്ത് ഉപയുജ്യ നിർമ്മാണം കരോതി ഇത് ചിന്തി മൃത്ത് മീൻസ് മഡ് മഡ് ഉപയുജ്യ കുലാല കുലാല നിർമ്മാണം പാത്ര നിർമ്മാണം കരോതി സഹ ഏക ഭരണി നിർമ്മാണം കൃതവാൻ ഏക ബൃഹത് നിർമ്മാണം കൃതവാൻ ഏക ലഘു ലഘു ദീപാനാം നിർമ്മാണം കൃതവാൻ सहस्रविधवस्तूनि निर्माणं कृतवान् किन्तु तद् भग्नं करोति चेत् किं भवति मृत् एव किल तद् इदानीं दीपः निर्मितः तेन दीपनिर्माणात् पूर्वं तद् किम् आसीत् मृत् मृतेव आसीत् खलु दीपे किमस्ति मृत् अस्ति दीपः इति अस्ति वा आगच्छति मृत्युपूर्वमपि अस्ति इदानीमपि अस्ति अनन्तरमपि अस्ति तस्य भग्नं भवति चेदपि मृत्यु तत्र भवति किल किन्तु दीपः इति एकं पदं कदा आगतं मध्ये तस्मात् मृत् सत्यमस्ति दीपः असत् अस्ति कारणं भाति तद् मध्ये एवं भाति किन्तु तद् त्रिकाले अपि नास्ति किन्तु मृत् तु त्रिकाले अपि अस्ति दीपस्य उदाहरणे अन्यथा अपि नास्ति तद् भिन्नविषयः से कारणं दीपस्य कारणं किं मृत् भिन्नभिन्नकारणानि सन्ति सर्वं किञ्चित् शास्त्रपठनसमये पठामः वयम् अग्रे पठामः पश्यतु कुलालः कुलालः अपि कारणमेव केवलं मृत् चेत् दीपः न भवति घटं न भवति भवति वा केवलं मृत् अस्ति चेत् घटं भवति वा न कः आवश्यकः कुलालः आवश्यकः मृत् आवश्यकं तत् उपादानकारणम् इति वदति तदेव प्रधानकारणम् अनन्तरं कुलालः निमित्तकारणम् इति वदति एवं भिन्नभिन्न तस्य भिन्नभिन्ननाम अस्ति कुला निमित्तकारणं किम् उपादानकारणं किम् अग्रे पश्यामः मनुष्यस्यापि पद्मकुमारः अभवत् किल तस्य मुख्य अंशः कः पद्मकुमारस्य जन्म अभवत् तस्य प्रथमकारणं किम् अस्य जीवः अस्ति किल अहं वा न वा आम् शरीरमस्ति इति कारणेन भवति वा न मम पूर्वकालशरीरम् इदानीं नास्ति परिवर्तनमभवत् तथापि पद्मकुमारः अस्ति किल मम मरण अनन्तरमपि किम् अवशिष्यते जीवः भवति अवगतं तस्मात् एतद् शरीरं किमस्ति मध्ये एकप्रतिभासः अस्ति एतत् मम दुःखं मम जीवस्य दुःखं भवति वा शरीरस्य दुःखं भवति वा अथवा मनसः दुःखं भवति वा मनसः अथवा शरीरस्य भवति तद् त्रिकाले अपि अस्ति वा नास्ति एवञ्च तद् दुःखे भवान् किमर्थं दुःखम् अनुभवति भवतः दुःखं न इति अवगच्छतु अवगमनं कथं भवति किञ्चित् समयं ध्यानं करोतु उपविश्य अहम् एतत् शरीरं नास्मि एतद् दुःखमस्ति एतद् त्रिकाले अपि न तिष्ठति अग्रे सुखम् आगच्छति ಅಗದು ಕಥಮವನ್ ಶಕ್ಯತೆ ಪೂರ್ವ ಅನುಭವಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವರೀರ್ಯ ವಿಷಯ ಅವಲೋಕನ ಮಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕತಿವಿಧದುಃಖರ್ಷಾ ಅಹಂ ಅನುಭೂತವತ್ಸವಸ್ತಿ ಚಿಂತೆಯದು ಮಾತು ಅಥವಾ ಪಿತ ಕಿಂತು ತದೇವ ಅದಕ್ಕಂವ ತದೇ ಸರ್ವದಾ ತಿ न किमर्थं तद् मध्ये एव आसीत् काल कालगणनायाम् आसीत् तद् दुःखम् अनन्तरम् अहम् अवगतवान् एतत् स्वाभाविकमेव जन्म अस्ति चेत् मरणं तु भवत्येव किल एतादृशतत्त्व तत्त्वम् अहं ज्ञात्वा वा अज्ञात्वा वा अहं कथं समाधानं प्राप्नोमि तेन कारणेनैव समाधानं प्राप्नोमि किल नो चेत् तस्मिन् समये मम यत् फीलिङ्ग् अभवत् तत् फीलिङ्ग् मध्ये एव अहं सर्वदा तिष्ठामि किल तत् न भवति कारणं किं कालः ततः अग्रे नयति अस्मान् किन्तु स्वयमेव वयम् एतत् सर्वं नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुमः तादृशं यः शक्नोति सः एव किं प्राप्तवान् ज्ञानं प्राप्तवान् वयं कथं इदानीं पितुः वा मातुः वा यस्य कस्यापि पुत्रस्य वा यस्य कस्यापि बन्तोः वियोगात् वयं कथं ज्ञानं प्राप्तवन्तः समाजकारणेन कालक्रमेण बहु बहु कार्याणि मिलित्वा अस्मान् ज्ञानं आरोपितवन्तः अस्माकम् उपरि प्राप्तवन्तः किन्तु तत् स्वयमेव अस्ति चेत् भवान् तस्मिन् समये अपि दुःखं न अनुभवति അനാവശ്യക സന്തോഷമപി നാനുഭവതി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് പ്രാപ്തം എന്ന് ചിന്തയുന്നു ലോട്ടറി പ്രാപ്തം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഇത് പ്രാപ്തി ലോട്ടറി പ്രാപ്തം എന്ന് ചിന്തയുന്നു ഓ കിമപി ബില്യൺ ഡോളർ പ്രാപ്തം ആഹാൻ സന്തോഷം അട്ടഹാസ അഹങ്കാര ഇല്ല ഏകമേകമൊക്കെ ആകച്ചെന്നിക്കില്ല മമ യഹ പര്യന്തം ഏക അത്യന്ത പുരാതന ഏക കറിയാനമേവ ആസീത് झटिति गत्वा किं क्रीणाति तादृश सर्वं किं मम अहं प्रकटयितुं तत्र किल अत्यन्त आनन्दं प्रकटयितुम् अथवा ततः किम् आगच्छति मयि अहङ्कार तदपि मास्तु एतदपि नष्टं भवति भवान् कति वर्षाणि एतत् क्रीडति एतत् उपयुज्य इति अवगमनं भवतु तदा जीवनं सन्तोषकरं भवति सन्तोषमयं भवति तदेव भगवान् वदति इदानीं पश्यतु अविनाशितु तद्विद्धि अनन्तरम् अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति केनापि तस्य नाशं कर्तुं न शक्यते यद् अविनाशी अस्ति यस्य विनाशः नास्ति यद् तत्त्वमस्ति अथवा यद् जीवः इति अस्ति तस्य नाशं क केनापि कर्तुं न शक्यते इदानीं पश्यतु मम मरणं भवति इति चिन्तयतु दीपायाः बहु दुःखं भवति किल किमर्थं सा तस्याः दुःखं मम पत्युः मरणम् अभवत् इत्येव कारणं वदामः किन्तु भगवान् वदति यथार्थकारणं तद् न तस्य मरणे एव भवती दुःखं करोति चेत् तस्य मरणम् इति एककार्यं न भवति किन्तु तत्र किम् अभवत् मम तस्य सम्बन्धः अस्ति इति कारणेन तत् मम इति एकं ममत्वमस्ति किल तत्रैव प्राब्लम् अभवत् मम पत्युः मरणम् इति चिन्तयामः किन्तु पत्युः अथवा तस्य मरणं सः नास्ति इति एका अवस्था कदापि न भवति किमर्थं दुःखं करोति चेञ्ज् अभवत् मम पतिः इति स्थाने आसीत् तद् स्थानं तु नष्टं कारणं किं तद् मध्ये आगतम् अहं जानामि किल मम चत्वारिंशत् वयः पर्यन्तम् अहं कस्यापि पतिः न आसम् किल तदनन्तरमेव मम पतिः इति एकं स्थानम् आगतं तत् स्थानं स्थिरमस्ति वा न सेयमेव मम शरीरमपि आं तदनन्तरम् एकैकनाम एकैक पोसिशन् एकैकस्थानमपि तादृशमेव अस्ति तस्मात् अनावश्यकतया तत्र बहु दुःखं सुखम् आनन्दं सर्वं मास्तु तत् तत्त्वम् अवगच्छतु जीवनं करोतु जीवनं न करोतु इति कोऽपि न उक्तवान् किल यद्यद् आवश्यकं तत् कृत्वा जीवनं करोतु किन्तु कानिचन कार्याणि लोके अनिवार्याणि सन्ति इति अवगच्छतु यद्यदद्य हस्ते अस्ति एतत् सर्वमपि अस्माकम् अस्माकं नास्ति तस्मादेव किं वदामि तद् मम इति यदा भवति तदानीमेव ममत्वं न्यूनं करोतु किं करणीयं तदर्थं दानं करोतु धनं दानं करोति चेत् भवान् भवतः हस्ते अस्ति इति चिन्तयतु दानं न करोति चेदपि किं भवति तद् भवान् सङ्ग्रहणं कृत्वा सङ्ग्रहणं कृत्वा स्थापयति चेदपि तत् किञ्चित् कालानन्तरं विंशतिवर्ष अथवा पञ्चविंशतिवर्षानन्तरं भवतः धनं न भवति तत् सत्यं तस्मात् इदानीं भगवान् भवतः कृते एकावसरं अवसरं दत्तवान् तस्य धनस्य उपयोगाय भवतः किं करणीयं तद् दानं करोतु अन्येषां कृते तदा भवतः आत्मनि आत्मनि इत्युक्ते अथवा भवतः स्वभावस्य एकवर्धनं भवति किं वर्धनं त्यागः दानम् इति एकवर्धनं भवति तेन भवान् मनुष्यजन्म एव अग्रे भवान् प्राप्नोति चेदपि भवान् उत्तमोत्तमजन्म प्राप्तुं शक्यते अथवा यत् उपकरणं यत् वस्तु भवते भगवता दत्तमासीत् तेन भवान् अधः अपि गन्तुं शक्नोति उपरि अपि गन्तुं शक्नोति तद् वस्तु तु स्थिरं नास्ति इति प्रथमम् अस्माभिः अवगन्तव्यं यत् स्थिरमस्ति तस्य पोषणाय कार्यं करोतु यत् सत् अस्ति तदर्थं यद् अविनाशी अस्ति तदर्थं कार्यं करणीयम् इति अर्थं सामान्यम् अवगतम् अहमपि किञ्चिदेव अवगतवान् तस्मात् इतोपि तद् बोधयितुं ममापि तादृशज्ञानं नास्ति कारणम् अनुभवः आवश्यकः तत्र अनुभवं विना वयं तद् वक्तुं न शक्नुमः तस्मात् पुनः पुनः वयं चिन्तयामः तस्मिन् विषये अहं चिन्तयामि अष्टादश सप्तदशश्लोकान् श्लोकाः अभवन् एतावत् पर्यन्तमेव इदानीं यूट्यूब् मध्ये नास्ति अष्टादशतः यूट्यूब् मध्ये अस्ति पूर्वमहं स्थापितवान् अष्टादशतः पूर्णद्वितीयाध्यायः अस्ति वयम् इतः परं तृतीय अध्याये अपि ट्वेण्टि नैन् श्लोकपर्यन्तमेव अहं पाठितवान् अस्मि तृतीय अध्यायस्य अवशिष्टदशश्लोकान् पठामः तदनन्तरं जनवरि मासतः मम लक्ष्यमस्ति नूतन अध्यायं वयम् आरम्भं कुर्मः अन्यजनान् अपि योजयित्वा नूतनाध्यायं तावत्पर्यन्तम् एतत् समापयामः इदानीं द्वितीयाध्यायं तु पूर्णं भवन्तः श्रोतुं शक्नुवन्ति अद्य यदा वयम् अप्लोड् कुर्मः तदनन्तरं सम्पूर्णद्वितीयाध्यायम् एक एकघण्टा अस्ति सेवेण्टि टु अवर्स् तद् संस्कृतं श्रोतुं शक्नुमः प्रथमाध्यायम् अपि पूर्णतया अस्ति इदानीमेव अस्ति प्रथमाध्याये अग्रिमसप्ताहतः द्वित्रिसप्ताहाभ्यन्तरे तृतीयाध्यायमपि पूरयामः तदा अध्यायत्रयं तत्र भवति अनन्तरं चतुर्थाध्यायं पुनः जनवरी मासतः सम्यक् कुरु समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ ते शं ते